ໃຜໆກໍຄົງຈະຊາບແລ້ວວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເກີດມີໂຄວິດຮອບໃໝ່ ຍົກເວັ້ນບໍ່ເທົ່າໃດແຂວງເທົ່ານັ້ນ ອັນພາໃຫ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເອງງຽບເຫງົາຍ້ອນໂຄວິດຮອບໃໝ່ນັ້ນ ທີ່ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ຈະລາຍງານໃຫ້ຊາບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ທ່ານມີໄຊ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອາ ວ່າງໄວໆນີ້ເນາະ ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກະໄດ້ຖະແຫຼງຄຳ ສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລື່ອງຂອງການຍົກລະດັບ ການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ກະໂດຍມີສາລະສຳຄັນ ກະຄືຫ້າມຄົນທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງ ແລະກະຫ້າມໃຫ້ ຄົນຕ່າງແຂວງເດີນທາງເຂົ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນວ່າຜູ້ ເປັນຜູ້ທີ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫຼືວ່າເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼືວ່າຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໂດຍໃຫ້ຕຳຫຼວດຕັ້ງດ່ ານກວດຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ກະຕອນນີ້ເຮັດໃຫ້ສະພາບໂດຍທົ່ວໄປໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະມີຄົນອອກມາໜ້ອຍເນາະ ຄົນອອກມາຈັບຈ່າຍຊື້ເຂົ້າຊື້ຂອງໜ້ອຍເນາະ ນອກຈາກນີ້ເນາະ ທາງນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ສາທາລະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກະມີຄຳສັ່ງໃຫ້ບັນດາຂ້າລາຊະການ ລັດຖະວິສາຫະກິດ ແລະກະໜ່ວຍຕ່າງໆ ລົດຈຳນວນເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົ້າເຮັດວຽກໃນສຳນັກການ ຍົກເວັ້ນກະຄື ທະຫານ ຕຳຫຼວດ ເ ຈົ້າໜ້າທີ່ດັບເພີງ ພະນັກງານໄຟຟ້າ ປະປາ ໂທລະຄົມ ຂົນສົ່ງ ແລະກະສາທາລະນະສຸກ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍງານສະກັດກັ້ນພະຍາດ ສ່ວນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນສຳນັກການ ກໍຂໍໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ ຫຼືວ່າ work from home ຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍເນາະ ສ່ວນຄຳສັ່ງປິດສະຖານທີ່ສ່ຽງ ທຸກປະເພດກະຍັງຄົງໃຫ້ໄວ້ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະກະຫ້າມຈັດປະຊຸມ ຫຼືວ່າຊຸມນຸມ ຫຼືວ່າຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ມີຄົນຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນ ເຊັ່ນວ່າກິດຈະກຳທ າງສາສະໜາ ງານສັງສັນ ການຈັດງານສົບ ງານແຈກທານ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຂອງສາທາລະນະສຸກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະກະເຂັ້ມແຂງເນາະ ໂດຍຄຳສັ່ງນີ້ກະຊິມີຜົນຕັ້ງແຕ່ວາງ 6 ໂມງເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 25 ໄປຈົນຮອດວັນ ເຖິງ ເຖິງວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2021 ຫຼືວ່າຈົນກວ່າຊິມີຄຳສັ່ງປ່ຽນແປງຕໍ່ໄປເນາະ ອື ເວົ້າງ່າຍໆຊິວ່າ ອັນນັ້ນແມ່ນ lockdown ແລ້ວເນື່ອງຈາກວ່າທີ່ໃນລາວຫັ້ນກໍ ມັນມີວັດວາອາຮາມຫຼາຍແທ້ໆນີ້ ຄູບາອ າຈານ ຄູບາທີ່ວ່ານຸ່ງຜ້າເຫຼືອງນີ້ກໍມີຫຼາຍ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ພວກເພິ່ນບໍ່ອຶດເຂົ້າບໍ ອັນນີ້ເທົ່າທີ່ໄດ້ ໄດ້ເວົ້າກັບທາງພີ່ນ້ອງລາວບາງ ບາງຄົນເນາະ ເພິ່ນກະບອກວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ເນາະ ເພິ່ນກະມີ ໂລງຄົວ ເຮັດອາຫ ານການກິນກັນເອງຕາມອັດຕະພາບຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະຄືມີຍາດໂຍມເອົາໄປໃຫ້ແດ່ ບາງສ່ວນກະທາງວັດກະໄດ້ຈັດຫາມາເອງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າຜົນການທີ່ວ່າເພິ່ນ lockdown ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈົນວ່າງຽບເຫງົ າໄປໝົດນີ້ນະ ແມ່ນວ່າທາງການລາວກະວ່າຊິໄດ້ຜົນບໍ ເພາະວ່າຕາມທີ່ເພິ່ນ lockdown ນີ້ກໍ ຕາມຕົວເລກທີ່ເພິ່ນເປີດເຜີຍອອກມາ ມັນທະວີຂຶ້ນໄດ້ຫັ້ນນາ ແມ່ນ ກະຄືຈຳນວນຄົນທີ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ກະ ກະຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະວ່າງວັນທີ 27 ເມສາທີ່ຜ່ານມາກະຖືວ່າຫຼາຍສຸດ ເພາະວ່າມື້ມື້ນັ້ນເນາະ 113 ຄົນ ກະຖືວ່າເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເກີນ 100 ເນາະ ແຕ່ວ່າຕອນນີ້ຄືວ່າຫຼັງຈາກລັອກດາວແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກລັອກດາວແລ້ວນີ້ ຕົວເ ລກກະ ກະມີເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າມັນກະເພີ່ມຂຶ້ນແບບຊ້າໆຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໂອ ແປວ່າບໍ່ໄວ ແລະ ມັນມີເລື່ອງມີລາວທີ່ວ່າ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນກ່າວຫາ ຫຼືວ່າເວົ້າວ່າ ໂຄວິດ 19 ທີ່ລະບາດຂຶ້ນໃນລາວຄັ້ງໃໝ່ນີ້ກໍແມ່ນຍ້ອນບ່າວໄ ທສອງຄົນທີ່ວ່າຂ້າມໄປລາວ ແລະ ນຳເອົາໂຄວິດ 19 ໄປແຜ່ຜາຍໃນລາວ ອັນນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງຕິ ອັນນີ້ກະມີທັງສື່ໄທສື່ລາວກະອອກຂ່າວຂ້ອນຂ້າງທີ່ຊິຫຼາຍເນາະ ກະສາເຫດຫຼັກໆກະຄືໄທສອງຄົນກະຂ້າ ມໄປວ່າງຊ່ວງປີໃໝ່ ຫຼືວ່າສົງການທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄປທາງແຂວງ ທາງ ທາງບໍລິຄຳໄຊ ທາງ ທາງພຸ້ນເນາະ ກະເປັນຕົ້ນເຫດ ເຫັນບອກວ່າເປັນ ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງການລະບາດຂອງໂຄວິດ 19 ເພາະວ່າທຸກຄົນນີ້ ຂ່ າວທີ່ອອກມາວ່າເປັນໂຄວິດ 19 ຂອງຄົນລາວນີ້ເນາະ ມີການພົວພັນ ຫຼືວ່າເຊື່ອມໂຍງໄປຫາຄົນໄທ 2 ຄົນນີ້ນຳເນາະ ກະມັນອາດຈະແມ່ນຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນພວກເຂົາເຈົ້ານຳເອົາໂຄວິດໄປແຜ່ຜາຍຕິ ຄຳທີ່ວ່ ານຳເອົາໄປແຜ່ຜາຍໂດຍຄວາມຕັ້ງໃຈນີ້ອາດຈະບໍ່ແມ່ນ ມັນບັງເອີນທີ່ວ່າ ພະຍາດໂຄວິດ 19 ໄປນຳພວກເຂົາເຈົ້າຕິ ແນວ ຫຼືວ່າແນວໃດ ອັນນີ້ກະເຂົ້າໃຈເນາະວ່າເລື່ອງຂອງໂຄວິດ 19 ແບບບໍ່ມີອາການນີ້ໃຜ ກະບໍ່ຮູ້ເນາະ ແຕ່ວ່າການລັກຂ້າມໄປຂ້າມມາ ບໍ່ຊິເປັນຄົນໄທ ຫຼື ຄົນລາວ ໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາມັນກະມີເນາະ ອັນນີ້ກະຊິເປັນຕົວຢ່າງໜຶ່ງທີ່ລັກໄປເພື່ອໄປທ່ຽວບຸນສົງການຈັ່ງຊີ້ ອາດຊິມີຜູ້ສາວ ຫຼື ອີ່ຫຍັງກະແລ້ວ ແຕ່ ແຕ່ວ່າຮູ້ໂຕບໍ່ວ່າເປັນ ເປັນໂຄວິດ 19 ກະຄືຊິບໍ່ຮູ້ເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນໂດຍບັງເອີນ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຂ້າມໄປແຂວງບໍລິຄຳໄຊຊີ້ນະ ພຸ້ນນະ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຊາຍແດນຈີນພຸ້ນນະ ສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳພຸ້ນ ມັນ ເປັນຫຍັງມີຄົນເປັນໂຄວິດ 19 ກະຊັ້ນນະ ກະບໍ່ແມ່ນມາຈາກສອງຄົນນີ້ຕິ ອັນນີ້ກະ ກະເປັນ ເປັນຂ່າວເນາະ ເຫັນບອກວ່າມີ ມີຄົນໄປ ໄປກ່ຽວພັນ ຫຼືວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນ ອ່າ ຄົນໄທຄົນນີ້ຫຼາຍຄົນ ອາດຈະເປັນເພາ ະວ່າຄົນທີ່ໄປກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ພົວພັນຢູ່ກິນນຳກັນ ຫຼື ອັນໃດກະແລ້ວແຕ່ນີ້ເນາະ ອາດຈະໄປເດີນທາງໄປໝ້ອງນັ້ນໝ້ອງນີ້ກະເປັນໄປໄດ້ເນາະ ແຕ່ວ່າມັນມີການກວດເບິ່ງຫຼືບໍ່ວ່າ ພະຍາດໂຄວິດ 19 ລະບາດຂຶ້ນໃໝ່ໃ ນລາວນະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນສາຍພັນ ຫຼືວ່າມີຈີເນຕິກ ມີຈີໂນມອັນດຽວກັນກັບຂອງຄົນໄທ 2 ຄົນນີ້ ອັນນີ້ຂ່າວຂອງທາງການລາວອອກວ່າ ຄືຄົນໄທ 2 ຄົນນີ້ທີ່ເອົາໂຄວິດໄປ ຫຼືວ່າບໍ່ແມ່ນ ໂຄວິດຕິດໄປຈັ່ງຊີ້ເນ າະ ເປັນສາຍພັນອັງກິດທີ່ມັນແຜ່ກະຈາຍໄດ້ເລັວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນ ມັນແມ່ນໂຕດຽວກັນຈາກສອງຄົນນີ້ຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ກະ ກະບໍ່ມີຂ່າວຢືນຢັນເນາະວ່າ ວ່າເປັນໂຕດຽວກັນບໍ່ ແຕ່ວ່າ ສິ່ງທີ່ ໂຄວິດ 19 ທີ່ກະຈ າຍຢູ່ໃນ ໃນລາວຕອນນີ້ກະເປັນ ເປັນໂຄວິດສາຍພັນອັງກິດເນາະ ແຕ່ວ່າດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້ານີ້ ວຽງຈັນງຽບເຫງົານີ້ ແມ່ນວ່າໝາຍເຖິງວ່າງຽບສະຫງັດໄປໝົດນີ້ນະ ແຕ່ວ່າມັນກໍບໍ່ເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່າຕາຍໝົດຕິ ໝາຍເ ຖິງວ່າມັນຍັງມີຊີວິດຊີວາຢູ່ຕິ ກະຍັງມີ ເຮົາຕ້ອງອອກໄປຫາຢູ່ຫາກິນ ໝາຍເຖິງຫາຊື້ເຂົ້າຊື້ຂອງບໍ່ ຊື້ແລ້ວກະ ກະພະຍາຍາມກັບ ກັບເລັວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພາະວ່າທາງການລາວເອງກະບອກວ່າໃຫ້ອອກບ້ານຍ າມຈຳເປັນແຄ່ນັ້ນ ກະຄືໄປຫາຊື້ອາຫານການກິນ ຫຼືວ່າຂອງຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ